ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ອົດສະຕຣາລີຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານ ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ໄປຊົດຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ປົກປ້ອງປົກປັກຮັກສາການແລ່ນກຳປັ່ນແລ່ນເຮືອ ຄວາມ ສະຫງົບ ແລະ ການເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນທະເລເປີຊຽນ ນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ເຮືອທຸກຊະນິດແລ່ນໄປແລ່ນມາໂດຍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕັດສິນໃ ຈກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອັງກິດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ອົດສະເຕຣເລຍກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ການຈະສົ່ງໄປນັ້ນຖືກນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ Scott Morrison ຢັ້ງຢືນຮັບຮູ້ອອກ ມາແລ້ວ ທັງກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນການຊົດຊ່ວຍກັນເລັກນ້ອຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບເວລາ ຍ້ອນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນໃນອ່າວເປີຊຽນທະວີຂຶ້ນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວຮ່ວມກັບຫຼາຍປະເທ ດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສະຖານະພາບສະຖານະການໃນທະເລດັ່ງກ່າວ ຄວາມຮ້ອນວົນເຄັ່ງຕຶງກັນນັ້ນ ມີປະເທດອີຣານເປັນຫຼັກເປັນແກ່ນປະເທດໜຶ່ງ ຄວາມຮ້ອນວົນນັ້ນໂດຍສະເພາະແລ້ວ

ແລະ ເຮືອບິນ ແລະ ທະຫານໄປຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນກໍເພາະວ່າປະເທດອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການປົກປັກຮັກສາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຄືຕໍ່ຕ້ານປະເທ ດອີຣານໄປແຊກແຊງນານາຊະນິດຮ່ອມນ້ຳທະເລທີ່ Hormuz ທ່ານ Angus Campbell ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ Our people are very well trained and as you'll appreciate experienced in the Middle East region.

ພາໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານຍິງຍົນໂດຣນສັງເກດການຂອງກັນ ແລະ ກັນຕົກຍ້ອນ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ຮ້ອນວົນຂຶ້ນນຳ ເມື່ອທີ່ປະເທດອັງກິດຍຶດໄວ້ຊົ່ວຄາວກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນຂອງປະເທດອີຣານຢູ່ທີ່ Gibraltar ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ປະເທດອີຣານດັນຄືນໂດຍການຍຶດເອົາກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນຂອງປະເທດອັງກິດລຳໜຶ່ງ

ຈາກບາເຣນໄປຮ່ວມນຳດ້ວຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ Now this is a modest meaningful and time limited ຈາກແຕ່ເດືອນມົກກະລາ 2020 ໄປ ກຳປັ່ນຟຣີເກດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະຖືກສົ່ງໄປດ້ວຍ ທີ່ທ່ານ ເນັ້ນວ່າແມ່ນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ພວກເພິ່ນຢາກກະທຳ ແຕ່ທ່ານບໍ່ເອີ່ຍເຖິງວີ່ແວວໃດໆວ່າຈະສົ່ງເພີ່ມອີກຫຼືບໍ່ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍພິຈາລະນາເບິ່ງການທີ່ຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ອົດສ ະເຕຣເລຍສົ່ງກຳລັງໄປນັ້ນ ແຕ່ຄາວຕົ້ນເດືອນນີ້ພຸ້ນ ເມື່ອທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອົດສະເຕຣເລຍໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນໃນລະດັບລັດຖະມົນຕີ ສະຫະລັດອາເມລິກາວາງການຂວາງກັ້ນເສດຖະກິດຂອງປ ະເທດອີຣານ ອັນພາໃຫ້ອີຣານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍລຳບາກ ນີ້ຖືກກະທຳຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກສົນທິສັນຍານິວເຄຼຍກັບປະເທດອີຣານ ຊຸດສົກປີ 2015 Mike Pompeo ເລຂາທິກ ານລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາຢັ້ງຢືນ

We'll take every action we can consistent with those sanctions. ອອກມາກ່ຽວກັບເຈດຕະນາຂອງສະຫະລັດ ຂວາງກັ້ນອີຣານໃນດ້ານເສດຖະກິດນານາວິທີການ ກ່ຽວກັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະສົ່ງກຳລັງໄປເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າ ຍໃຫຍ່ໆຂອງການເມືອງອົດສະເຕຣເລຍສະໜັບສະໜູນ

ວ່າຊັ້ນ ບັດນີ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງຈັດແຈງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃນດ້ານຈະສົ່ງກຳລັງຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄປຮ່ວມບັນດາປະເທດສາກົນນານາຊາດ ໃນການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທ າງທະເລໃນອ່າວເປີຊຽນນັ້ນຢູ່ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ